انهي ۾ منهنجو پنهنجو فڪر. مان ڊنس هن ڳالهه کان متان تون چئين ته ڦوٽ وڌي بني اسرائيل ۾ تون هليو اچين ها ڪجهه ڇڏي جيڪي پوڄاري ها ۽ اڻ پوڄاري تون وٺي اچي هت نڪتو آن اهي گڏيل هجن ها ته تبليغ ۾ سولائي هجي ها ولم ترقب قولي تو منهنجي ڳالهه کي به انتظار نه ڪيو انهي فڪر تي مان پوئتي رهجي پيس پنهنجي سمجهه جي ڳالهه آهي اها. ته تون الزام نه ڏي. حضرت موسيٰ عليه السلام هارون عليه السلام کي ويندي وقت نصيحت ڪئي هئي ته انهن کي متفق رکجو تنهن ڪري هن گابي جي پوڄارين جو مقابلو نه ڪيو زبان سان انهن کي سمجهائيندو رهيو پوء جڏهن سختي سمجهائڻ جي اختيار ڪيائين ته هو حضرت موسيٰ عليه السلام سان وڙهڻ جي لاء تيار ٿيا، هارون عليه السلام سان وڙهڻ جي لاء تيار ٿيا ۽ جيڪر حضرت هارون عليه السلام تي هٿ هلاين ها ته لازمي طرح هارون عليه السلام جا به ته ساٿي هيا ۽ پوء اچي ٿئي ها جهڳڙو، پوء خونريزي ٿئي ها، پوء پوري قوم ۾ ڦيٽاڙو اچي وڃي ها. هارون عليه السلام هو نرم مزاج جو شخص هيو، جنهن نرمي ڪري وقت گذاريو جيسين موسيٰ عليه السلام اچي ته پوء گڏجي فيصلو ڪجي. هو پنهنجي خيال تي صحيح هو هي پنهنجي خيال تي صحيح هو اجتهادي مسئلو آهي انهي معاملي ۾ جيئن ته ڪو وحي الٰهي هنن تي ڪونه هو هو اجتهاد پوء اجتهاد جي خطا ته معاف هوندي آهي خطا جو سوال ئي ڪونهي هن ۾ اجر ته لازمي ملندو آهي جنهن خطا تي اجر ملي خطا نه چئبي نه تنهن ڪري انبياء ڪرام جي عصمت تي ان ۾ داغ ڪونه ٿو اچي اها خطا جنهن ۾ لازم هجي خطا

اهو گهوڙو رسول جو جيڪو موڪليل هيو جبرائيل عليه السلام انهي جي سنبن مان مان هڪڙي مٺ مٽيء جي ڀري ورتي فنبذتها پوء ان کي اچي هن ۾ اڇليم ڪذٰلڪ سولت لي نفسي منهنجي نفس مون کي اها ڳالهه سينگاري ڏني منهنجي طبيعت ۾ اها ڳالهه ويهجي وئي ته انهي ۾ مادو حيات جو آ جيڪڏهن سون جي گابي ۾ وجهبو ته انهي ۾ به حياتي اچي ويندي پوء اهو تڏهن آواز ڪرڻ لڳو

ته پوء ان ۾ حياتي پيدا ٿي پئي ۽ اها سڙڪي پاڻي ۾ لهي وئي سمجه ۾ اچي ٿو ته هن هن دنيا ۾ ڪي اهڙيون شيون آهن جن ۾ ماده حيات اهڙي قسم جو محفوظ آهي اهو هڪڙو مسئلو ايترو جنهن کي شيء هٿ اچي اهو جو ٿا ڳالهايان اها هڪڙي آزمائش آهي اهو هڪڙو امتحان آهي رب تبارڪ و تعاليٰ جو حڪم هجي. اها هڪڙي علامت بڻجي سگهي ٿي، جيئن موسيٰ عليه السلام جي لاء خضر عليه السلام سان ملاقات جي علامت هئي. پر جيڪڏهن ماڻهو پاڻ ڪوشش ڪري ته پاڻ ڪوشش ان جي لاء اهڙو نتيجو ڪڍندي جيئن سامري لاء. پاڻ هن ڪوشش ڪري ان ماده حيات کي استعمال ڪيو، واقعي حياتي جا آثار نمودار ٿيا، پر سامري جي گمراهي جو باعث. اهڙي طرح اهڙي قسم جي ماده حيات جي تلاش ڪرڻ وري ان کي استعمال ڪرڻ الاهي حڪم کان سواء ائين گمراهي جو باعث آهي. بهرحال هن اهو لفظ ڳالهايو پر بعض تفاسير ۽ يا حضرت مولانا سنڌي رحمت الله عليه اهي فرمائن ٿا ته سامري حضرت موسيٰ عليه السلام جي تعليم ۽ اذڪار اشغال کان هڪ روحانيت جو صاحب ٿي پيو هيو ۽ صاحب توجه هيو هي جدا شيء آهي ته پوء ان جي لاء عاقبت گمراهي ٿي ته پوء عجب نٿو رکي هن واقعي ۾ ڇاڪاڻ ته ابليس ڪيتري قدر ملڪوت سان وڃي پهتو هو، عبادتن ۽ رياضتن ۾ بي فرماني جي ڪري الله تعاليٰ جي لعنت ان تي پئجي وئي. سامري جو ابليس جيڏو مقام ته ڪونه هو. جڏهن ايڏي هدايت کان بعد ماڻهو گمراهه ٿي سگهي ٿو، سامري روحانيت وارو شخص هو. حضرت مولانا سنڌي فرمائن ٿا قبضت قبضة من اثر الرسول

پوء مان ٿي پيس انهي پنهنجي مسئلي ۾ مستقل. پوء جيڪا روحاني هن جي قوت هئي، ان کي هن استعمال ڪيو ناجائز ڪم ۾. اهو ٿيو استدراج. استدراج چئبو آهي، خرق عادت هڪڙي ماڻهو جي هٿ تي معاملو صادر ٿئي ۽ هو ڪفر جي حالت ۾ ٿي پوي، اهو ممڪن آهي. ۽ ان سان خرق عادت ڪم ٿين. عادت جي خلاف هن منجهان رنڀون ٻنڀون نڪرڻ لڳيون. اهڙي طرح منهنجي نفس مون کي سينگاري ڇڏيو. قال فاذهب فان لڪ في الحياة ان تقول لا مساس فرمائيس چڱو تون هل هاڻي تنهنجي لاء هن حياتي ۾ اها سزا آهي جو تون چوندين هٿ نه لاء لامساس، هٿ نه لاء، هٿ نه لاء، هميشه ائين چوندو رهندو. اها تنهنجي مٿان سزا آهي. معنيٰ جيڪڏهن ڪو شخص هٿ لائيس ته سامري کي تپ چڙهندو هو. ٽي ڏينهن سخت بخار، احتراق دموي، مصيبت، ٽن ڏينهن کان پوء آهستي آهستي خوش ٿئي. پوء جيڪڏهن ڪو هٿ لائيس وري تپ. هميشه ماڻهن کان پري پري رهندو هيو. ۽ ڪو ويجهو ايندو هيس چوندو هيس هيڏي مون کي هٿ نه لائجانء اهو هن کي عذاب رهجي ويو ان عذاب جي مناسبت ان گناهه سان سزا ۾ ڪهڙي آهي هن پنهنجي معاشري کي گڏجي مخلوط ٿي تباهه ڪيو جيڪي شخص صالحن جي سيما ۾ ۾ نيڪن جي شڪل ۾ رهي ۽ پنهنجي معاشري کي ناجائز فتوائن سان خراب ڪندا آهن انهن جي مٿان انهي قسم جو عذاب مناسب آهي جو معاشري کان ڪٽجي وڃن هن پنهنجي قوم کي گڏيل زندگي ۾ معاشرتي زندگي ۾ بڇڙي ۾ بڇڙو رستو ڏيکاريو، شرڪ جهڙو رستو، غير الله جي پوڄا، تنهنڪري هاڻ هن کي معاشري منجهان ڪٽيو ويو ۽ ڪٽجڻ جبري انهيء طرح جيڪو هٿ لايس ته هن کي بخار ٿي پيو، تنهنڪري ڀڄي پري ٿي ويو. بهرحال اهو هڪڙو وڏو واقعو ٿي پيو حضرت موسا عليه السلام جي جماعت وان لڪ موعدا لن تخلفه تنهنجي لاء هڪڙو وقت آهي واعدي جو، ان کان تون پوئتي نه هٽايو ويندين. مطلب دنيا ۾ توکي اها سزا ملي جو لشڪر بني اسرائيل کان ٻاهر الڳ رهندو هلندو رهندين. توکي ڪو ملندو ته تون توکي به تپ وري انهي کي به بخار ٿي پوي، تنهنڪري هر هڪڙو ماڻهو توکان دور رهي. باقي اڳتي توسان هڪڙو واعدو ٿيل آهي، اهو واعدو خلاف نه ٿيندو، معنيٰ آخرت جو عذاب تنهنجي لاء ٿيندو. وانظر الي الهڪ، هاڻي تون پنهنجي الاهه ڏي ڏس ته ڪهڙي حالت ٿا ڪريون، الذي ظلت عليه عاڪفا، جنهن جي مٿان تون معتڪف رهيو آهين. لنحرقنه ان کي اسان جلايون ٿا ثم لننسفنه في اليم نسفا پوء ان کي اسان وهائي ٿا ڇڏيون ٻرڪي ٿا ڇڏيون درياهه ۾ اڏاري اڏاري ٻرڪي درياهه ۾ اڇلي رک ٿي ڪيون حضرت موسا عليه السلام ڪهڙي طريقي سان هن کي باهه ۾ ساڙيو حالانڪه سون اهڙي ڌات آهي جيڪا رجي وڃي سو رجي پاڻي ٿي پوي، سڙي باهه ٿي وڃي، ائين ته گهڻو قدر نه ٿيندو آهي. سمجهه ۾ ٿو اچي ته ڪو اهڙو هڪڙو حيلو ڪيو هوندو، جنهن ۾ ذرات ٿي ويو هجي يا ٽڪرا ٽڪرا ڪيا هجن، پوء ان کي ڳاري هيڏي هوڏي ڪري هاري ٻاري ختم ڪري سگهي ٿو ذرات ڪري. انما الهڪم الله الذي لا اله الا هو، الله توهان جو مالڪ آهي، معبود آهي، ان کان سواء ٻيو ڪو مالڪ ڪونهي، وسع ڪل شيء علما. هتان سمجهه ۾ اچي ٿو ته ديندارن کي ڪيڏي به دولت هجي ناجائز طريقي سان اچي ته ان دولت کي هٿ لائڻو ڪونهي باهه ۾ ساڙي موسا علي السلام اڇليو اهو سبق مليو آهي هن ڳالهه جو ته اهڙي غلط ۽ ناجائز املاڪ کي بلڪل هٿ نه آهي لائڻو ان کان بهتر آ ته ان کي ساڙي تباهه ڪري ڇڏجي ته پوء ماڻهو جو ايمان بچندو جيڪڏهن نه ته اهو سامريء جي بت وارو اهو معاملو ٿي پوندو جو پوء انهيء سامريء جي بت کي پوڄا ڪرائي تيئن هي دولت کي پوڄيندا. ناجائز طريقي سان پئسا ڏوڪڙ حڪومت ڏئي ٿي ۽ حرام سود کي زڪوات جو نالو رکي تقسيم ڪري ٿي. اهو سامريء جي انهي گابي کان به بدترين آ، ڇو ته سامري جي گابي جي پوڄا جاهل قوم ڪئي هئي ۽ انهن ۾ به ڪيترا بچي ويا ها، نوان مسلمان هيا اهي. هتي علم وارا اهل علم طبقي جا ماڻهو اهو ناجائز حرام پئسو وٺن ٿا ۽ انهي کي استعمال ٿا ڪن ۽ ٿئي انهن سان به اها حالت ٿي جماعت کان ايترو پري ٿي ٿا وڃن جيئن سامري لامساس ڪندو هو هي به ان طبقي اهل علم کان ائين لامساس ڪندا پري ڀڄندا ٿا وتن اها حالت ٿي پئي آهي حق ته اهو ته ان پئسن کي

هن کي تيلي ڏيئي ساڙيو، چون ته هي پئسا توهان جيڪي ڏنا هئا سي اسان ساڙي ڇڏيو، توهان جي مرضي جيڪو ڪم ڪريو، ڇو ته ساڙڻ به ثابت آهي ۽ وري هن کي اڇلڻ به ثابت آهي، موسا عليه السلام سڙيل شيء اڇلي به هئي، اها دولت ڪا ضايع ڪانه ٿي هئي، ذرا ذرا ٿي ويو سون پوء هن کي اڇلڻ ٿي ڪنهن شيء تي ڪو اهڙو مقدس نالي رکڻ سان اها شيء جائز ٿي پوندي آهي ڇا يا عزت واري ٿيندي آهي ڇا؟ زڪوات جيڪڏهن حرام تي نالو رکجي ته پوء ڇا زڪوات ٿي پيو ته پوء سون جي گابي تي الاهه نالي رکڻ سان پوء الاهه ٿي پيو امام حسين جي لاء ڪاغذن جو تابوت ٺاهين ٿا پوء ان تي امام حسين جي روضي جو نالو ٿا رکن اهو پوء تابوت ٿي پيو وري هي ويچارا آيا آهن نوان ٻاهريان ماڻهو اهي اچي هتي ٺاهيندا آهن روضو اطهر ميلاد ۾ مينار ۽ گنبذ پوء اهو روضي اطهر جي ڪا عزت انهي جي ٿي پئي ڇا ڳالهه ئي ڪانهي اهي سڀ شيون ساڙڻ جهڙيون ختم ڪرڻ جهڙيون آهن مان توهان کي اڳي واقعو ٻڌايو شاهه صاحب عبدالعزيز رحمت الله عليه دهلوي جي وفات کان بعد علماء ۾ اختلاف ٿيو جي جيڪو تعزيو ٺاهجي ته ان کي ڇا ڪجي؟ اڪثر جي راء اها ٿي وئي ته انهن تي امام حسين جي روضي جو نالو آ ۽ عزت واري شيء آ تنهن ڪري قبر جي عزت ڪبي آ قبر کڻي ٺاهي ڇڏڻي آ پر پوء اتي هڪڙو نوجوان اچي نڪتو شاهه صاحب جي خدمت ۾ ايندو ويندو هو انهي چيو ته ڪاغذ جي قيمت گهڻي ڪين سون سون وڌيڪ آخر اصل آ ۽ پوء

اغراض کان بالاتر هوندا آهن. ڪا به ملڪيت، ڪا به دولت ناجائز طريقي سان ايندي، ان کي ذاتي طور استعمال نه ڪندا، ڪڏهن نه ڪڏهن هيڏي هوڏي ان کي هلائي ڇڏيندا. اهو مسئلو به نڪتو، من اعرض عنه، جيڪو شخص الله جي قرآن کان منهن موڙيندو،

اها ڪا ڳالهه معمولي ڪانهي. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور هڪڙو اهڙو ڏينهن اچڻ وارو آهي جنهن ۾ صور کي ڦوڪيو ويندو. اها نڙي آهي هڪڙي حديث شريف ۾ اچي ٿو اسرافيل عليه السلام جي وات ۾ هڪڙي نڙي آهي جو ان جي جو منهن دنيا ڏي آهي ان جو ڪن ٿورڙو پاسيرو الله جي حڪم ڏي آهي جڏهن خدا جو حڪم ٿيو ڦوڪيندو ساري دنيا ختم ٿي ويندي. نحشر المجرمين يومئذ زرقا هڪڙي ڦوڪ هوندي فنا ڪرڻ جي، ٻي هوندي اٿارڻ جي، هيء اٿارڻ جي ڦوڪ ۽ اٿارينداسين اسان ڏوهارين کي ان ڏينهن زرقا زرقا جون معنيٰ هن ٻه هڪڙي زرقا جي معنيٰ آهي جماعتون ڪري ٻي نيريون اکيون معنيٰ نيريون پيريون اکيون پيليون اکيون هنن جون ٿي وينديون هيبت ۽ خوف ۽ خطري جي ڪري اهڙو برو حال انهن جو ٿيندو پريشاني ۾ هوندا انتهائي يتخافتون بينهم پاڻ ۾ آهستي آهستي ڳالهائيندا رهندا چپ چپ ڪري پيا هوريان ڳالهائيندا ته جيئن انهن جو پاڻ ۾ معاملو رڳو ڪنهن طرح طئي ٿي پوي ڪا صلاح مصلحت ٿئي دنيا ۾ ڪيترو رهياسون هڪ ٻئي کان پڇندا، ان لبثتم الا عشرا، چوندا ڪو ڏهاڪو ڏينهن کن بس اسان دنيا ۾ رهياسين. مطلب ته ايڏي هولناڪي هوندي جو دنيا جي زندگي ڪيتري طويل گذاري آ، انهن کي تمام گهٽ نظر ايندي. هفتي عشري کان وڌيڪ نه. مطلب ته دنيا هنن کي ختم ٿيل، قبر ۾ زندگي گذاريل، اها ساري هنن کي معمولي عمر جو هنن ضايع ڪئي، تنهن تي ندامت ۽ پشيماني هوندي. ۽ پنهنجي گذريل زندگي کي تمام معمولي زندگي ۽ ٿورڙو وقت سمجهندا. نحن اعلم بما يقولون الله فرمائي ٿو اسان ڄاڻون ٿا جيڪي هنن چيو آهي سڄا گفتگا هنن جا اسان وٽ محفوظ آهن سرگوشيون ڪري اهي ڳالهيون ڪندا اسان کي خبر آهي يقول امثلهم هنن جو سمجهدار طريقةً رستي جي روش جي لحاظ سان صحيح ماڻهو انهن کي اها ڳالهه چوندو، ان لبثتم الا يوما، توهان ته هڪڙو ڏينهن رهيا آهيو، نه هفتو نه عشرو. عقلمند صاحب الراءِ شخص جيڪو هوشيار هوندو اهو چوندو ته ميان ڏهه ڏينهن ڇا جا، هفتو ڇا جو، توهان تمام ٿورڙو وقت رهيا آهيو، بس زوال ۽ فنا دنيا ۾ جيڪو توهان کي هيو، ٻيو آخرت جو بقا ۽ دوام، اهي ٻه هڪڙا، انهن جو پاڻ ۾ آهي وجود. ٽڪريل دنيا جو جيڪو وجود هيو سو فنا ۾ آيو اهو فنا ٿي وري بقا سان اچي اهو فنا ٽڪريو هاڻي حد ٿي پئي هڪڙي اها حد ٿورڙي آهي جيئن هڪڙو ڏينهن هوندو آهي سمجهڻ جي لاء ائين کڻي ڏينهن هو هڪڙو جو هڪڙي طرف کان نڪري ٻئي طرف تي آيو ٻيو ته ڪجهه نه هو. انهيء حالت سان توهان جو وقت گذريو آهي. اهو آهي آخرت جو عقيدو ۽ اتان جي هولناڪي ۽ بيان واقعي جو ان ڳالهه جي مٿان مڪي مڪرم جي مشرڪن کي عجب لڳندو ۽ عجب کان بعد هو نبي سائين کان سوال ڪندا ها ته جيڪڏهن توهان جو اهو خيال آهي ته قيامت ٿيندي ته پوء جبل ڪاڏي ويندا استهزائي طور پڇڻ هو اهو اهڙو عظيم الشان پهاڙ بيٺا آهن اهي ڪاڏي ويندا وري ٻڌن پيا ڳالهه ڦوڪ جي ڦوڪ سان ته ڪا وزندار شيء ڪانه اڏرندي آهي. تنهن جو الله تعاليٰ جواب ڏنو ته لامحدود طاقت جي سامهون پهاڙن جي ڇا حقيقت؟ رب تبارڪ و تعاليٰ انهن کي پنهنجي هڪڙي امر سان ڪٽي واري بڻائي اڏاري ائين ڇڏيندو جو زمين بلڪل صاف ٿي ويندي. اهو ته توهان جو پنهنجو خيال آهي، پنهنجي طاقت آهي جنهن تي توهان مشڪلات ٿا ڏسو. اهي رب تعاليٰ جي آڏو ڪهڙي مشڪلات آهي، هن وٽ ته ڪن فيڪون آهي صرف.

جو مٿاهين هجي امتا يا هيٺاهين هجي يا ڪا ڪو دڙو هجي ٽيلا ڪو ٽيلو دڙو هجي ڪا شيء ڏسڻ ۾ نه ايندي صفا ئي ميدان يومئذ يتبعون الداعي ان ڏينهن ڊوڙندا سڏيندڙ پڪاريندڙ جي ڪڍ لا عوج له ۽ انهن ۾ ڪنهن قسم جي ڏنگائي ڪانه هوندي سڌو ان جي پويان هليا ويندا مطلب ته ان کان گسائي وڃڻ ڪنهن ٻئي پاسي ڏي هلڻ اهو نه ٿيندو خشعت الاصوات آواز دٻجي ويندا، الله تعاليٰ رحمان هوندو، ان رحمان جي آڏو آواز دٻجي ويندا، رب تعاليٰ قيامت جي ڏينهن پنهنجي غضب جي تجلي ڪونه ظاهر ڪندو، پر ماڻهو جيڪي غضب جي هيٺ آيل هوندا ۽ رحمت کان پري رهجي ويا اهي ٻاهر رهجي ويندا باقي الله جي رحمت ئي رحمت هوندي فلا تسمع الا همسا نه ڏسندي مگر آواز سرڪاٽ

الله تبارڪ و تعاليٰ جيئرو آهي، سگهارو آهي، ان جي آڏو قوم جهڪي پوندي. قد خاب من حمل ظلما، جنهن ظلم پنهنجي سر تي کنيو، اهو ناڪام ويو، خراب ٿي ويو. شرڪ جنهن پنهنجي سر تي کنيو، معاصي گناهه جنهن پنهنجي سر تي کنيا، الله تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ فرمائي ٿو، ان الشرڪ لظلم عظيم، شرڪ وڏو ظلم آهي.

رڳو ڪو غور ڪري ۽ ان کي سمجهي فتعالي الله الملڪ الحق الله تعاليٰ بلند درجي وارو آهي بادشاهه آهي سچو ولا تعجل بالقرآن من قبل يقضي اليڪ وحيه نبي تون جلدي نه ڪر قرآن شريف جي پڙهڻ ۾ هن کان اڳي جو اهو پڙهجي پورو نه ڪيو وڃي تنهنجي طرف وحي ان جو وحي الاهي جيستائين تو وٽ پورو نه آيو آهي تيسيتائين توهان عجلت نه ڪريو آهستي آهستي توهان قرآن شريف کي ٻڌو ۽ آهستي آهستي اهو قرآن شريف لهي ٿو، تنهنڪري جبرائيل کان توهان وٺڻ ۾ به جلدي نه ڪريو، جنهن وقت فرشتو وحي الاهي پڙهي، توهان ان کي ٻڌو، آهستگي سان سمجهو، قرآن توهان جي سيني ۾ اهو پوري طرح سان لاٿو ويندو، ائين ڪونه ٿيندو ته ڪو قرآن پاڪ توهان کي ٻڌائجي ۽ پوءِ وسري وڃي، ائين ناهي.

عن امر، امري، تون، اي موسيٰ، منهنجي حڪم کان تڪڙ ڪري ڇو آئين؟ معنيٰ اشتياق ٻانهي کي پنهنجي مالڪ ۽ حقيقي محبوب سان ملاقات جو ۽ ان جي ڪلام جو ٿئي ٿو. ان اشتياق ۾ موسيٰ عليه السلام ائين تڪڙو هليو ويو. اها شيء طبعي آ. حب جو اثر آ. هتي به حضور انور صلعم جن وٽ حب جو اثر آ. تنهن ڪري نبي سائين جن جلد جلد پڙهندا ها. پر مسئلو هڪڙو پيدا ٿيو، موسيٰ عليه السلام تڪڙ ڪئي، ان منجهان نقصان پيدا ٿيو ۽ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن وٽ ان عجلت ۾ ڪو به نقصان نه پهتو، صرف منع آئي ته تڪڙ نه ڪجو. اهو فرق هي خاتم الانبياء سيد المرسلين آهي ۽ هن منجهان پاڻ هڪڙو نفعو ٿيو. ڪهڙو نفعو ٿيو ته نماز ۾ ساري قوم کي جوابدار صرف ايترو بڻايو ويو ته اهي ٻڌن جن اسان ٻڌن ته خاموش